ئەسسالامۇئەلەيكۇم قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار تاڭ سەھەردىكى يېڭى قۇياش قۇياش نۇرلىرىدا پارلاۋاتقان بۇلاق سۇلىرى شۇ سۈزۈك بۇلاقلاردىن قېنىپ سۇ ئىچكەن خۇش پۇراق گۈل گىياھلار ۋە گۈل ئىشقىدا خەندان ئۇرۇپ سايراۋاتقان بۇلبۇل قۇشلاردىن سىلەرگە سالام ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىزىي خەلق رادىئو ئىستانسىسىنىڭ تاڭ ساداسى پروگراممىسى

پروگراممىمىزنى ئاۋۋالقىدەكلا ياقتۇرۇپ ئاڭلاپ كېلىۋاتقىنىڭلارغا كۆپتىن كۆپ رەھمەت ئېيتىمەن مەن رىياسەتچى دوستۇڭلار ئابدۇرسۇل ئابدۇرېھىم سۆيۈملۈك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بىلسەم بىلمىسەم نەچچە كۈندىن بۇيان ئې يېڭى يىلنىڭ تەنتەنىسىگە چۆمۈلۈپ خۇشال خۇرام كەيپىياتتا كۈنلىرىڭلارنى ئۆتكۈزۈۋاتقان بولۇشۇڭلار مۇمكىن

ياشلار يوق ئەمەس دېگىلى بولمايدۇ شۇ مۇناسىۋەت بىلەن بۈگۈنكى پروگراممىمىزغا ئابدۇراخمان سادىقنىڭ پۇشايمان ماۋزۇلۇق نەسرىنى ئورۇنلاشتۇردۇم ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر ئۇنىڭدىن كېيىن رادىئو ئاڭلىغۇچى دوستلارغا قۇربان ساقىي قادىرىنىڭ سۆيگۈمىزنى ئەۋلادلارغا بېرەيلى ماۋزۇلۇق شېئىرىنى دىققىتىگە سۇنىمەن ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر

سىزنىڭ ناھايتى ئۇلۇغ پەرىشتە ھەم تولىمۇ كۆيۈمچان مېھرىبانلىقنىڭ شايى ئىكەنلىكىڭىزنى بىلمەپتىمەن مەن نادانلىق قىلىپ ئاق ئالۋاستىنىڭ قۇربانى بولۇپ o'n gülümning biri echilmay turib go'r oldiga kelib qolgan ozg'unman ona ana ey mehribon ona

ئۆزەم سۈرتۈۋالغانمەن ئانا ھەممە گۇناھ ئۆزۈمدە مەن ئۇنى ھېچكىمدىن كۆرمەيمەن لەنىتى شەيتاندىنمۇ كۆرمەيمەن ھەممە ئەيىب ئۆزۈمدە ھەممە گۇناھ ئۆزۈمدە مەن ئۆزۈمنىڭ گۆرىنى ئۆزۈم كولىغان ئازغۇنمەن ئانا

خۇشاللىق ھەر قاچان ئىنسانغا مەنسۇپ ئۇ ئىنسان ياشانغان ياكى ياش بولسۇن مۇھەببەت چىن ۋاپا بەختلەرمۇ ھەم ئىنسانلار قەلبىگە لىقمۇلىق تولسۇن بۇ ئالەم راستىنلا كەڭ ۋە بىپايان دېڭىز ھەم ئوكيانلار بۇنىڭغا گۇۋاھ كۆك ئاسمان ئالەمنى قاپلاپ تۇرسىمۇ قەلبنىڭ كەڭلىكىگە بولالماس گۇۋاھ قەلب ئۇ تەڭداشسىز چەكسىز بىر ئالەم كۆك ئاسمان كەڭ دېڭىز ئوكيانمۇ سىغار ئىنساننىڭ قەلبىگە شۇنداق روھ سالغان تۇغقان شۇ ئانىسى ئاسقان تىلتۇمار ھەر قەلب ساناقسىز مۇھەببەت بىلەن ياشاركەن ئىنسانلار ئۈمىدتە كۈلۈپ ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ياخشىمىسىز دەپ ئىززەت ھەم ھۆرمەتنى ۋاپا دەپ بىلىپ

قەلبىمنىڭ كۈيى غەزىلى.
بىر تاتلىق شىۋىرلاش كېلەر يىراقتىن، تەڭرىتاغ باغرىغا، بوغدا ئاتىغا. تورغايلار چۇچۇلاپ تۇرغان سەھەردە، تۆكۈلۈپ شېرىن ھېس دېھقان تاغىغا.

فانتازىيىلىك فىلىملەردە تۆۋەن تېمپېراتۇرىدا توڭلىتىش تېخنىكىسى ئارقىلىق ئادەمنى توڭلىتىپ ساقلاش ھەمدە كەلگۈسىدىكى مېدىتسىنا تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ توڭلىتىپ قويۇلغان ئادەمنى تىرىلدۈرۈش بولسا دائىم كۆزىمىزگە چېلىقىپ تۇرىدىغان ئىش لېكىن توڭلىتىش تېخنىكىسى ئادەمنى توڭلىتىپ ساقلاپ كەلگۈسىدىكى مېدىتسىنا يۈكسەك دەرىجىدە تەرەققىي قىلغان ئاشۇ كۈنگە ئېلىپ بارالامدۇ يوق بۈگۈنكى جاھان پاراڭلىرىمىزدا تۈنۈگۈنكى مەزمۇننىڭ داۋامى بويىچە مۇشۇ تېما بويىچە پاراڭلىشىمىز جاھان يېڭىلىقلىرى سەھىپىمىز جاھاندىكى ئەڭ يېڭى پەن تەتقىقات نەتىجىلىرىنى سۆزلەپ بېرىشنى ئاساس قىلغان شۇڭا بۈگۈن بىز ئالىملارنىڭ ئەڭ يېڭى تەتقىقات خۇلاسىلىرىدىن ئاياللاردا ئاجرىشىش گېنى بولىدىغانلىقى قوڭغۇراقلىق سائەتنىڭ خەتىرى ئېغىز بوشلۇقى تازىلىقىنىڭ سالامەتلىككە بولغان زىيىنى قاتارلىقلار ھەققىدە ئاڭلايمىز

ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ئېلىمىز يېزا ئىگىلىكى يېزىلار دېھقانلار ئىشلىرىدا ئومۇميۈزلۈك تەرەققىي قىلىشتەك ياخشى ۋەزىيەتنى ساقلىدى ئېلېكتىرونلۇق سودا كۆلىمى ئون تىرىليون يۈەنگە يېتىدۇ بۈگۈنكى شانئال ئىگىلىك تىكلەش كەسپىي تەربىيىلەش مەكتىپى بىلەن بىرلىشىپ باشقۇرغان كارخانىچىلار دەرسخانىسى ئالاھىدە سەھىپىمىزدە شىنجاڭ شانئال ئىگىلىك تىكلەش كەسپىي تەربىيىلەش مەكتىپىدىكى مۇئەللىملەرنىڭ كارخانا باشقۇرۇش ھەققىدە بەرگەن مەسلىھەتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ

پېنسىيە يېشىنى تەدرىجىي كەينىگە سۈرۈش ئېلىمىزنىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن دېدى. بۈگۈنكى پروگراممىزدا ئالدى بىلەن بۇ ھەقتە توختىلىمىز. جاڭ يىمو ستودىيىسى ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىل بىرىنچى دېكابىر كەچتە ئوچۇق خەت ئېلان قىلىپ، جاڭ يىمو ۋە ئايالى چېن تىڭنىڭ ھەقىقەتەن ئىككى ئوغلى، بىر قىزى بارلىقىنى ئېيتىپ، ۋۇشى شەھىرى بىنخۇ رايونلۇق سەھىيە ۋە پىلانلىق تۇغۇت كومىتېتىنىڭ تەكشۈرۈشىنى قوبۇل قىلىپ، ھۆكۈمەت تارماقلىرىنىڭ خىزمىتىگە پۈتۈن كۈچى بىلەن ماسلىشىدىغانلىقى، ھەم دۆلەتنىڭ بەلگىلىمىسىگە ئاساسەن مۇناسىپ جازانى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى بۇ سەۋەبتىن پەيدا بولغان يامان تەسىر ھەققىدە ئاممىدىن سەمىمىي كەچۈرۈم سورىدى ئۇنداقتا جامائەتچىلىك جاڭ يىمونىڭ سەمىمىي كەچۈرۈمىنى قوبۇل قىلدىمۇ بۈگۈنكى پروگراممىزدا يەنە بۇ توغرىسىدا سۆزلەپ بېرىمىز بۈگۈنكى پروگراممىزدا يەنە ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇنلارنىڭ ئەمگەكچىلەرنىڭ زادى قايسى زىيانلىرىنى تۆلەپ بېرىش

ھەر كۈنى سائەت ئوندىن ئوتتۇزدا تۇنجى قېتىم سائەت ئون ئالتىدىن ئوتتۇزدا تەكرار ئاڭلىتىلىدۇ سائەت ئون بىردە ئۈزۈلمەس مېلودىيە پروگراممىسى بۇ پروگراممىمىز سائەت ئون يەتتىدە تەكرار ئاڭلىتىلىدۇ

پۇل مۇئامىلە ئىشلىرى ئىنسانلار ئىقتىساد پائالىيىتىنىڭ مۇھىم قىسمىغا ئايلانغان چاغدا بانكىلار بارلىققا كەلدى بانكىلارنىڭ بۈگۈنكى دۇنيا ئىقتىسادىدىكى رولى ناھايتى زور بولماقتا ئەلۋەتتە بۇ بانكىلارنى بارلىققا كەلتۈرگەن دۇنيادىكى داڭلىق جەمەتلەر داڭلىق بانكىرلارنىڭ ئىگىلىك تىكلەش جەريانىمۇ نۇرغۇن سىر بىلەن تولغان

ئىزچىل پىنھان ياشاپ كەلگەن غايەت زور جەمەتلەر ھەم دۇنياۋى بانكىرلار توغرىسىدىكى كىشى ئەقلىنى لال قىلىدىغان ئالەمشۇمۇل سىرلارنىڭ داۋامىنى سۆزلەپ بېرىمىز بۇ پروگراممىز سائەت نۆلدىن ئوتتۇزدا قايتا ئاڭلىتىلىدۇ

رادىئو ئاڭلىغۇچىلارنىڭكى ھەر خىل شەكىللەر ئارقىلىق پروگراممىمىزغا پىكىر تەكلىپ بېرىشىنى چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمىد قىلىمەن ياخشى ماقالە ئەسەرلەرنى تەمىنلەپ بېرىشىنى چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمىد قىلىمەن قانداق پىكىر تەكلىپلىرىڭلار بولسا تېلېفون قىلىشىڭلارنى چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمىد قىلىمەن سىلەرنىڭ پىكىر تەكلىپلىرىڭلار سىلەرنىڭ سۈپەتلىك ماقالە ئەسەرلىرىڭلار ئارقىلىق تاڭ ساداسى پروگراممىسىنىڭ مەزمۇنى تېخىمۇ بېيىسا ماڭىمۇ ياخشى رادىئو ئاڭلىغۇچىلارغىمۇ ياخشى ھەممەيلەنگە ياخشى تېنىڭلارنىڭ سالامەت بولۇشىنى ئىشلىرىڭلارنىڭ ئۇتۇقلۇق بولۇشىنى يەنە بىر قېتىم ئۈمىد قىلىمەن بۈگۈنكى پروگراممىمىزنىڭ رىياسەتچىسى ۋە مەسئۇل مۇھەررىرى ئابدۇرۇسۇل ئابدۇرېيىم نازارەتچىسى قۇرباننىسا جاپپار خەير خوش

كىچىكىمدە سىز مېنىڭ قولۇمنى يېتىلىۋالاتتىڭىز. ئەمدى چوڭ بولدۇم. مەن سىزنى يېتىلىۋالاي. دادا، قولىڭىزنى ماڭا بېرىڭ. يولدا ماشىنا كۆپ. مەن ئۆتكۈزۈپ قوياي. كىچىك ۋاقتىمدا خەت يېزىشنى سىز ماڭا ئۆگەتكەنتىڭىز، ئاپا. كېلىڭە، مەن سىزگە كومپيۇتېردا خەت بېسىشنى ئۆگىتىپ قوياي. كىچىكىمدە سىز دائىم ماڭا ھەمراھ بولاتتىڭىز ئەمدى چوڭ بولدۇم مەن سىزگە ھەمراھ بولاي ئاپا تاماقتىن كېيىن كوچىدا بىر دەم سەيلە قىلايلى ھە سالامەتلىككە پايدىلىق ئاتا-ئانىلارغا مەڭگۈ ۋاپادار بولايلى
دوستۇم

ئىشلىتىپ بولغان باتارېيەلەرنى ئوتتۇرىدىكى باتارېيە مەخسۇس ساندۇققا قويۇڭلار ئۇلارنىڭ يەنە ئىشلىتىش قىممىتى بار دەپ ئۆگەتكەن توغرا تاللاش يۇقىرى قىممەت دېمەكتۇر توغرا ئورۇندا قىممەت يۇقىرى ئۈنۈم تېز بولىدۇ بۈگۈن سىز مۇھىتىمىز ئۈچۈن كۈچ چىقاردىڭىزمۇ ئەخلەتلىرىڭىز ئۈچۈن توغرا ئورۇن تاللىدىڭىزمۇ